SBS Radio ລາວ ຄະນະລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍຕົກລົງກັນໄດ້ແລ້ວ ກ່ຽວກັບແຜນຈຸດເປົ້າໝາຍການສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຂັ້ນແຫ່ງຊາດອົດສະຕຣາເລຍ ຄະນະລັດຖະບານ Scott Morrison ຕົກລົງກັນແລ້ວ ໃນດ້ານແນວຄິດ ເ ອົາແຜນການກ່ຽວກັບເປົ້າຂອງການສັກຍຸກ ສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຂັ້ນແຫ່ງຊາດ ອັນມີດ້ວຍການຍົກເວັ້ນພິເສດສຳລັບຄົນທີ່ຖືກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ແລ້ວ ໃນມື້ດຽວກັນນັ້ນ ຄືໃນວັນທີ 30 ກໍລະກະດາ 2021 New South Wales ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 170 ຄົນ ຈາກການຕິດແປດກັນໃນທ້ອງຖິ່ນ ໂດຍທີ່ຈາກຈຳນວນດັ່ງກ່າວ ມີ 52 ຄົນຢູ່ໃນຊຸມຊົນ ເມື່ອຍັງຕິດແປດໂຄວິດ-19 ທີ່ເປັນໃສ່ຄົນອື່ນໄດ້ຢູ່ ຄະນະລັດຖະບານຊູເລຍຕົກລົງກັນໃນດ້ານແນວຄິ ດແລ້ວ ເອົາແຜນການ 4 ບາດກ້າວ ທີ່ມີດ້ວຍການສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ໄດ້ 70 ເປີເຊັນຂອງຄົນທີ່ມີສິດຖືກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ ກ່ອນທີ່ອົດສະຕຣາເລຍຈະສາມາດເດີນກ້າວໄປສູ່ຂັ້ນຕໍ່ໄປຂອງແຜນກາ ນ 4 ບາດກ້າວນັ້ນ Scott Morrison ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອົດສະຕຣາເລຍເວົ້າວ່າ So if you get vaccinated, there will be special rules that will apply to you. Why? Because if you're vaccinated,

ຈະຖືກຄວບຄຸມຢ່າງເຄັ່ງຄັດກວ່າພວກທີ່ຍັງບໍ່ຖືກສັກໃຫ້ເຕັມສ່ວນເທື່ອ ນັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ຍານາງ Gladys Berejiklian ນາຍົກລັດຖະມົນຕີລັດ New South Wales ກໍເວົ້າອອກມາແລ້ວໃນຕອນຕົ້ນຂອງວັນທີ 30 ກໍລະກະດາ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ ຍານາງລາ ຍງານວ່າມີກໍລະນີໃໝ່ 170 ລາຍ ໃນລັດ New South Wales ເປັນໂຄວິດ-19 ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງ ເຖິງ 8 ໂມງຄ່ຳ ຂອງວັນພະຫັດທີ 29 ກໍລະກະດາ 2021 ຈາກພຽງແຕ່ 95,000 ຄົນທີ່ຖືກກວດເບິ່ງໂຄວິດ-19 ຈາກ 170 ລາຍນັ້ນ ມີພຽງແຕ່ 65 ຄົນທີ່ແຍກໂ ຕຢູ່ຕະຫຼອດເວລາໄລຍະຂອງການເປັນໂຄວິດ-19 ນັ້ນ ໃນເວລານີ້ມີ 187 ຄົນທີ່ເປັນໂຄວິດ-19 ທີ່ຖືກນຳເຂົ້າໂຮງພະຍາບານ ໂດຍມີ 58 ຄົນຢູ່ໃນຫ້ອງ ICU ທີ່ 24 ລາຍຕ້ອງໃສ່ປອດທຽມ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Berejiklian ເວົ້າວ່າ given the numbers of infectious in the community we are expecting to see those numbers bounce bounce around obviously today's number is considerably less than yesterday's but don't assume that it won't be back up tomorrow because w h i l s there t are so many people infectious in the community we expect to see those numbers bounce around and what we do need is not just the stabilization but of course the numbers to go down ຈຳນວນຕົວເລກຂອງຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ຄົງຈະປ່ຽນແປງຂຶ້ນໆລົງໆໃນຫຼາຍມື້ຂ້ າງໜ້ານີ້ ແລະ calling upon everybody to come forward to get ຍານາງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຄົນທັງຫຼາຍ ຈົ່ງໄປໃຫ້ສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໂດຍໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້ ກຳລັງທະຫານອົດສະຕຣາເລຍເຖິງ 300 ຄົນ ຈະມາປະຈຳການຢູ່ໃນຂົງແຂວງຊິດນີ ຈາ ກແຕ່ວັນຈັນທີ 2 ສິງຫາ 2021 ເປັນຕົ້ນໄປ ເພື່ອຊ່ວ ຊ່ວຍຕຳຫຼວດ New South Wales ບັນຍັດຄຳສັ່ງໃຫ້ຢູ່ເຮືອນ New South Wales ຮັບເອົາກຳລັງທະຫານ 300 ຄົນນັ້ນ ຈາກລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍທີ່ສະເໜີໃຫ້ Mick Fuller ຜູ້ບັນຊາການຕຳຫຼວດລັດ New South Wales ເວົ້າວ່າ ການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກກອງທັບອົດສະຕຣາເລຍນັ້ນ ເປັນສິ່ງທີ່ຕ້ອງການເພື່ອເຮັດໃຫ້ແນ່ວ່າຈະມີການເຄົາລົບນັບຖືປະຕິບັດຕາມຄຳສັ່ງດ້ານສາທາລະນະສຸກ ຍ້ອນວ່າມີກໍລະນີເປັນໂຄວິດ-19 ທະວີຂຶ້ ນຫຼາຍ ແລະ ການພົວພັນໃກ້ຊິດກັນຕ້ອງແຍກກັນຢູ່ Fuller ກໍ Please don't come into Sydney tomorrow to protest. If you do, you will be met by up to a thousand police who will be ready to deal with you, whether that be via the health orders or other laws. We know that this is such a important time for New South Wales in terms of winning the battle against the virus and coming into town to protest is not the answer. ກໍບອກເຕືອນຄົນທີ່ນຶກຄິດຈະໄປຮ່ວມການປະທ້ວງລັອກດາວໃດໆ ໃນທ້າຍສັບປະດານີ້ ຈົ່ງໃຫ້ນຶກຄິດຄືນໃໝ່ ການປະທ້ວງນັ້ນເກີດຂຶ້ນແລ້ວ ໃນເວລາກ່ ອນນີ້ບໍ່ຫຼາຍນັກ ແລະ ຊາຮິດ ດິບ ຜູ້ແທນລາສະດອນ New South Wales ຂອງພັກເລເບີ New South Wales ສຳລັບເຂດລາກຳບາ ທີ່ຢູ່ໃນເຂດລັອກດາວຂອງຂົງເຂດ Canterbury Bankstown ຮຽກໃຫ້ເອົາວິທີການງຽບສະຫງົບ ແລະ ການຊີ້ແຈງອັນແຈ່ມແຈ້ງກ ວ່າເກົ່າ

ເມື່ອທີ່ທ່ານເຂົ້າຈິດເຂົ້າໃຈຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ບັນຍັດຄຳສັ່ງໃຫ້ແຍກໂຕ ທ່ານກໍຢາກເຫັນກຳລັງທະຫານອົດສະຕຣາເລຍຖືກນຳມາໃຊ້ ເພື່ອໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນດ້ານມະນຸດສະທຳແກ່ຄົນໃນທ້ອງຖິ່ນຕ່ າງໆ ທີ່ມີຄວາມລຳບາກຍາກຊາ ໃນ Queensland ໂຮງຮຽນອັນໃຫຍ່ໂຕອັນໜຶ່ງຂອງ Brisbane ຖືກປິດໄວ້ ພາຍຫຼັງທີ່ມີກໍລະນີໜຶ່ງເປັນໂຄວິດ-19 ຢ່າງລຶກລັບ ຄືບໍ່ຮູ້ຈຸດທີ່ເປັນຈາກ ວ່າເຖາະ ຄືວ່າຍິງນັກຮຽນນາງໜຶ່ງອາຍຸ 17 ປີ ທີ່ໂຮງຮ ຽນມັດທະຍົມ Indooroopilly State High ໄປໂຮງຮຽນເຖິງສອງມື້ ເມື່ອເປັນໂຄວິດ-19 ຢູ່ ໂຮງຮຽນດັ່ງກ່າວນັ້ນຖືກປິດໄວ້ 48 ຊົ່ວໂມງ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທາງການສາທາລະນະສຸກກະທຳ contact tracing

ຍານາງງົງວ່າມີເດັກຍິງຈັກຄົນຖືກຕິດແປດໂດຍໄວຣັສນັ້ນ ວິກໂທເຣຍມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ໃໝ່ 3 ຄົນຈາກການຕິດແປດກັນໃນທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ທຸກກໍລະນີມີສາຍພົວພັນໄປຮອດໄປເຖິງການແຜ່ລະບາດຂອງປັດຈຸບັ ນນີ້ ແລະ ທັງສາມແຍກໂຕຢູ່ຕະຫຼອດເວລາທີ່ເປັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ ຈາກສາມຄົນນີ້ ລາຍໜຶ່ງເປັນຄົນທີ່ພົວພັນກັບນັກຮຽນຄົນໜຶ່ງຂອງໂຮງຮຽນ Bacchus Marsh Grammar

ໃນການໂຕ້ຕອບວິກິດໂຄວິດ-19 ເປັນພາສາຂອງທ່ານ ໃຫ້ເຂົ້າເບິ່ງ sbs.com.au ຂີດທັບໂຄໂຣນາໄວຣັສ SBS ລາວ share ເລື່ອງລາວຕ່າງໆທີ່ Facebook